ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມແລະສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ
ດົງບໍ່ມີໄມ້ ຊິເອົາຫຍັງມາເປັນປ່າ ໜອງຄັນບໍ່ມີຫຍ້າປ້ອງ ປາຊິຊົ້ນຢູ່ບ່ອນໃດ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ມິດລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າ ສູ່ລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ CRI FM 93 MHz ພົບກັບວິໄລພອນ ແລະສົມແພງອີກເຊັ່ນເຄີຍ ແມ່ນແຫຼະ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ຈະນຳເອົາເລື່ອງລາວຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຢູ່ຕາມຫ້ອ ງລາຫ້ອງການ ຕາມຫ້າງຮ້ານຕະຫຼາດຕະລີ ຫຼືກຳລັງເດີນທາງຢູ່ກໍແລ້ວແຕ່ ແມ່ນໆໆ ຫຼາຍຄົນກະຫຼາຍບ່ອນແຕກຕ່າງກັນໄປເນາະ ອືມ ສຳລັບຜູ້ທີ່ທ່ານໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ຈັ່ງຊີ້ກໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາແດ່ ຢ່າຟ້າວ ຢ່າຟັ່ງຫຼາຍ ນັບຖືກົດລະບຽບຈະລາຈອນຫັ້ນແຫຼະສຳຄັນ ກໍເພື່ອຫຼີກລ່ຽງອຸບັດຕິເຫດ ອາ ອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ ຖ້າຫາກປະໝາດ ຄັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ບໍ່ເສຍຫຼາຍກະເສຍໜ້ອຍ ອື ອາ ເສຍເງິນ ເສຍຊັບ ສິນ ເສຍເວລາ ເອີ ໂຊກຮ້າຍກະອາດຈະພິການ ຫຼືວ່າເສຍຊີວິດກະເປັນໄປໄດ້ ອືມ ແມ່ນ ປາກົດວ່າດຽວນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົດລາພາຫະນະແມ່ນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຫຼາຍເນາະ ແມ່ນແທ້ ແມ່ນແທ້ ອືມ ຫວ່ າງສອງປີຜ່ານມາ ສົມແພງມາວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ທັນມີ ມີລົດຫຼາຍປານນີ້ ເອີ ນັ້ນແຫຼະ ນັ້ນແຫຼະ ລົດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຖະໜົນຫົນທາງນີ້ຕີ້ພັດແຄບຄືເກົ່າ ອືມ ມັນກໍຍາກເດເນາະ ສົມແພງເນາະ ແມ່ນແຫຼະ ຄັນວ່າລົດຫຼາຍ ຖະໜົນຄືເກົ່ານີ້ ອ້າວ ທໍ່ໃດກໍດີ ກໍຂໍໃຫ້ຄ່ອຍໄປຄ່ອຍມາ ລົດລາພາຫະນະຫຼາຍ ມັນກໍແອອັດເປັນທຳມະດາ ຫາກລົດແອອັດຫຼາຍ ໂອ້ຍ ຜູ້ຂັບຂີ່ນີ້ກໍບາງເທື່ອກໍອາລົມບໍ່ດີ ຫງຸດຫງິດເດ້ ແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແທ້ ສົມ ແພງກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຄືກັນ ໃນເວລາຂັບລົດຢູ່ປັກກິ່ງ ແຕ່ສຳລັບມິດລາຍການຢູ່ວຽງຈັນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ເປັນຈັ່ງໃດຄືວ່າຊັ້ນ ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ຈາກ CRI FM 93 MHz ພວກເຮົາ ແລ້ວຄິດວ່າຄົງຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍ ອາລົມໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍເນາະ ເຈົ້າໆ ເອົາ ມາຟັງເລື່ອງທຳອິດສຳລັບມື້ນີ້ເລີຍດີບໍ່ ອາ ຢ່າຟ້າວກ່ອນ ໃຈເຢັນໆກ່ອນສົມແພງ ໃຈເຢັນໆກ່ອນ

ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານ ກັບລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການ ນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ

ສອງເພງທຳອິດຈາກລາຍການມື້ນີ້ ຄິດວ່າຄົງສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ເຈົ້າ ກ່ອນຟັງເພງ ພວກເຮົາເວົ້າເລື່ອງການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ແມ່ນແລ້ວ ອືມ ສະນັ້ນມື້ນີ້ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝ ອງເລື່ອງທຳອິດ ພວກເຮົາກໍມາເລົ່າເລື່ອງກ່ຽວກັບການໃຊ້ລົດດີບໍ່ວິໄລພອນ ອືມ ກໍດີຫັ້ນແຫຼະເນາະ ອືມ ເຮົາຟັງເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ປະຢັດ ເລື່ອງກໍມີຢູ່ວ່າ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຫາກໍແຕ່ງງານໃໝ່ໆ ເຂົານີ້ເປັນຄົ ນເອົາອົກເອົາໃຈເມຍເກັ່ງ ເມຍບອກຫຍັງກະເຮັດ ປະຕິບັດຕາມທຸກຢ່າງ ບໍ່ແມ່ນຢ້ານເມຍໃດ ເກງໃຈເມຍ ຊາຍຄົນນີ້ນີ້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເວລາເຂົາໄປເຮັດວຽກນີ້ ເຂົາກໍຈະຂີ່ລົດເມໄປ ເພາະວ່າຄ່າລົ ດເມມັນຖືກແດ່ ຊັ້ນນະ ອ່າ ຢູ່ປັກກິ່ງນີ້ ບາງສາຍກະມີແຕ່ສີ່ເໝົາ ບາງສາຍກະຢວນໜຶ່ງ ຫຼືປະມານ 1,200 ກີບນີ້ແຫຼະ ອື ຄວາມຈິງແລ້ວກໍລົດສ່ວນຕົວນີ້ ລາວກະມີຢູ່ໃດ ແຕ່ວ່າລາວນີ້ບໍ່ຂີ່ ເພາະວ່າປະຢັດນ້ຳມັນຕາມການ ແນະນຳຂອງເມຍ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ເມຍເຂົາເວົ້າວ່າ ອ້າຍ ພວກເຮົາຫາກໍແຕ່ງງານກັນໃໝ່ໆ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນປະຢັດມັດທະຍັດ ເພື່ອກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົນ ໄປເຮັດວຽກ ອ້າຍກໍຂີ່ລົດເມໄປເດີ ເອີ ຜູ້ເປັນຜົວ ທີ່ເອົາ ເອົາໃຈເມຍເກັ່ງໆ ເມຍເວົ້າຫຍັງມາກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງຕອບໂຕ້ ມີແຕ່ວ່າ ໂດຍ ໂດຍຕະຫຼອດໃດ ຊົມແພງ ຕົກມາມື້ໜຶ່ງ ບາດນີ້ຊາຍຄົນນັ້ນຢາກສະແດງໃຫ້ເມຍເຫັນວ່າ ຕົນເອງນີ້ເປັນຄົນປະຢັດມັດທະ ຍັດສ່ຳໃດ ກະເລີຍນຶກຂຶ້ນໄດ້ວ່າຕ້ອງສະແດງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ເມຍເຫັນຕົວຈິງ ໂອ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຊາຍຄົນນັ້ນຢາກສະແດງສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງໃຫ້ເມຍເຫັນໄດ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນປະຢັດອີ່ຫຼີວ່າຊັ້ນເຖາະ ແມ່ນແລ້ ວ ແມ່ນແລ້ວ ແລ້ວເຂົາເຮັດແນວໃດ ກະມື້ນັ້ນພໍແຕ່ເລີກການ ເຂົາກໍຍ່າງອອກຈາກຫ້ອງການມາຖ້າລົດເມຕາມປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າບໍ່ປົກກະຕິ ອ້າວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າຈັ່ງຊັ້ນ
ກະເພາະວ່າຕາມປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ເຂົາຈະຖ້າລົດເມ ແລ້ວກະເວລາລົດເມມາ ເຂົາຈະຂຶ້ນລົດເມກັບບ້ານ ອືມ ແຕ່ມື້ນັ້ນນີ້ບໍ່ປົກກະຕິ ເພາະວ່າລົດເມມາແລ້ວເຂົາບໍ່ຂຶ້ນລົດ ໂອ້ ເອີ ລົດເມມາແລ້ວເຂົາກໍຖ້າໃຫ້ ລົດເມນີ້ອອກ ພໍແຕ່ລົດເມອອກໄປ ເຂົາກໍແລ່ນນຳກົ້ນລົດເມໄປຮອດບ້ານ ເອີ ແລ້ວເຂົາກໍຍ່າງດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈໄປຫາເມຍ ລອງຄິດເບິ່ງດູວ່າແລ່ນນຳກົ້ນລົດເມນີ້ຊິເມື່ອຍຂະໜາດໃດ ອືມ ເອີ ພໍແຕ່ເມ ຍເຫັນຜົວຢູ່ໃນສະພາບອິດເມື່ອຍ ອ່າ ອິດເມື່ອຍ ແລ່ນນຳກົ້ນລົດເມເດ ເຫື່ອໄຫຼໄຄຍ້ອຍແລ້ວ ກໍແປກໃຈ ແລ້ວກໍຖາມຜົວວ່າ ອ້າຍໆ ແມ່ນອ້າຍໄປເຮັດຫຍັງມາ ຄືວ່າເຫື່ອໄຫຼໄຄຍ້ອຍຫຼາຍປານນີ້ ເບິ່ງອາກາດກໍ ຄືວ່າບໍ່ຮ້ອນປານໃດ ເອີ ຊາຍຄົນນັ້ນກະເລີຍຕອບເມຍວ່າ ເອີ ນ້ອງຮູ້ບໍ່ ມື້ນີ້ນີ້ ອ້າຍນີ້ຊ່ວຍນ້ອງປະຢັດໄດ້ສ່ຳໃດ ຖ້າອ້າຍຂີ່ລົດເມກັບບ້ານ ອ້າຍກະຕ້ອງເສຍເງິນໜຶ່ງຢວນວ່າຊັ້ນ ແຕ່ມື້ນີ້ອ້າຍບໍ່ຂີ່ ອ້າຍກະແລ່ນນ ຳກົ້ນລົດເມມາ ສະແດງວ່າອ້າຍນີ້ປະຢັດເງິນໄດ້ໜຶ່ງຢວນໃດນ້ອງເອີຍ ຮູ້ບໍ່ ເມຍຂອງລາວຄິດແນວໃດ ສົມແພງ ອືມ ສົມແພງຄິດວ່າຄົງຈະດີໃຈທີ່ຜົວຂອງລາວຊ່ວຍປະຢັດເງິນໄດ້ໜຶ່ງຢວນແມ່ນບໍ່
ເລື່ອງດີໃຈນີ້ກໍຄົງຈະດີໃຈຢູ່ດອກ ສົມແພງເອີຍ ອືມ ແຕ່ໃນໃຈຂອງເມຍຊ້ຳພັດຄິດວ່າ ປ້າ ຜົວຂອງໂຕເອງຄືວ່າໂງ່ຕາຍແທ້ ເມື່ອຜົວເຫັນເມຍບໍ່ປາກ ກໍຈຶ່ງເວົ້າຕໍ່ວ່າ ອາ ເປັນແນວໃດນ້ອງ ພາກພູມໃຈທີ່ອ້າຍ ແລ່ນນຳກົ້ນລົດເມ ປະຢັດເງິນຊ່ວຍນ້ອງໄດ້ໜຶ່ງຢວນບໍ່ ເມຍຂອງລາວກໍຫົວຍຸ້ມໆ ແລ້ວຕອບຜົວວ່າ ເອີ ດີໃດເນາະ ມື້ນີ້ອ້າຍແລ່ນນຳກົ້ນລົດເມກັບບ້ານປະຢັດໄດ້ໜຶ່ງຢວນ ນ້ອງວ່າມື້ໜ້າຄັນແມ່ນອ້າຍແລ່ນນຳກົ້ ນລົດແທັກຊີຄືສິປະຢັດໄດ້ຫຼາຍສິບຢວນໃດ

ກໍຊ່າງວ່າເນາະ ເອີ ສິໃຫ້ຜົວແລ່ນນຳກົ້ນລົດແທັກຊີວ່າຊັ້ນ ສິໄດ້ປະຢັດຫຼາຍ 10 ຢວນ ໂອຍ ຜູ້ໃດຢາກລອງ ທົດລອງແບບນີ້ກໍລອງເບິ່ງເນາະ ສິໄປແລ່ນນຳກົ້ນລົດແທັກຊີ ຫຼືວ່າສິແລ່ນນຳກົ້ນລົດເມກໍແລ້ວແຕ່ ອາ ເ ຮັດແບບຊາຍຄົນນີ້ລອງເບິ່ງ ສົມແພງຄິດວ່າ ບໍ່ເຮັດແນວນີ້ດີກວ່າ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຄິດວ່າບິນນຳຍົນຄືສິດີກວ່າເນາະ ເພາະສິໄດ້ປະຢັດຫຼາຍພັນຢວນໃດ ໂອ ແມ່ນໆ ຫຼືທ່ານຜູ້ຟັງຜູ້ໃດຢາກລອງປະຢັດແບບນີ້ກໍລ ອງເບິ່ງ ແມ່ນລະ ດີຄືກັນໃດ ແມ່ນ ໄດ້ອອກກຳລັງກາຍໄປພ້ອມ ແມ່ນບໍ່ວິໄລພອນ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ແລ່ນນຳກົ້ນລົດເມ ແລ່ນນຳກົ້ນແທັກຊີ ອອກກຳລັງກາຍໄປນຳ ແຕ່ກໍເບິ່ງໃດໆລະ ແດດຮ້ອນໆນີ້ໄປແລ່ນນຳກົ້ນ ລົດເມ ຢ້ານມັນສິເປັນລົມກ່ອນຫັ້ນດອກ ເອົາ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງມ່ວນອີກ 2 ເພງກ່ອນເນາະ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປ ເຈົ້າ ຕັ້ງແຕ່ວັນນັ້ນທີ່ເຮົາໄດ້ພົບຄວາມຮັກສອ ງເຮົາ ຈະບອກວ່າເຄີຍແສນດີເປັນທີໜຶ່ງໃນໃຈ ໂອ ຄວາມຮັກທີ່ແສນນອນວັນສິແສນສົດໃສ ແລະ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍສິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ່ ອ້າຍສິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz ຮ່າ

ຟັງເພງຜ່ານໄປ ບໍ່ຮູ້ວ່າຖືກໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ຫຼື ບໍ່ ແນວໃດກໍດີ ຄິດວ່າຄົງສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນຜ່ອນຄາຍອິດເມື່ອຍໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ວິໄລພອນ ເຈົ້າ ແມ່ນ ກະຫວັງວ່າຄົງຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ກະມີນິທານຄະຕິຈີນ ເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ຢາກສູ່ ເລົ່າສູ່ມິດຕະການຟັງຕື່ມອີກ ອືມ ອາ ວິໄລພອນອ່ານຫຼາຍເທື່ອ ຮູ້ສຶກວ່າມັນສາມາດເຕືອນຄະຕິຂອງຄົນເຮົານີ້ໄດ້ດີ ໂອ ເອີ ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກທີ່ໃຜໆກໍຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາແຂ່ງຂັນກັນຊອກຫາ ເງິນຫາຄຳຄືທຸກມື້ນີ້ແຫຼະ ແມ່ນວາ ແມ່ນແຫຼະ ຄືວ່າຫັ້ນລະ ທຸກມື້ນີ້ຄັນບໍ່ດີ້ນຮົນ ບໍ່ສູ້ບໍ່ຊົນອີ່ຫຼີກໍໄປບໍ່ລອດ ແມ່ນແທ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຂໍໃຫ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ຢ່າໄປຫວັງລວຍທາງລັດເນາ ະ ຖືກຕ້ອງໆ ເລື່ອງທີ່ວິໄລພອນຢາກເລົ່າຊື່ວ່າແນວໃດ ສຳລັບເລື່ອງທີ່ຢາກເລົ່ານີ້ມີຊື່ວ່າ ຄຳທີ່ເປັນຕາຢ້ານ ສົມແພງເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ່ ເອີ ສົມແພງຄິດອອກແລ້ວ ເລື່ອງນີ້ມີຄະຕິດີ ພວກເຮົາມາເລົ່າສູ່ມິດຫາຍກາ ນຟັງເລີຍດີກວ່າ ອືມ ໂອເຄ ກະຊັ້ນຟັງນິທານຄະຕິເຕືອນໃຈຈີນເລື່ອງທີ່ມີຊື່ວ່າ ຄຳທີ່ໜ້າຢ້ານນີ້ໄດ້ເລີຍ ໂອເຄ
ເລື່ອງນີ້ກະມີຢູ່ວ່າ ມີນັກບວດຜູ້ໜຶ່ງນີ້ ແລ່ນຕາເຫຼືອກຕາຕີອອກມາຈາກປ່າ ພໍດີມາພົບກັບສອງສ່ຽວທີ່ເປັນສ່ຽວຮັກສ່ຽວແພງກຳລັງຍ່າງມາ ສອງສ່ຽວນັ້ນຈຶ່ງຖາມນັກບວດວ່າ ເອີຍ ເກີດອີ່ຫຍັງຂຶ້ນນໍ ແມ່ນທ່ານ ແລ່ນພ່າຍໜີອີ່ຫຍັງມານໍ ເບິ່ງທ່າທາງນີ້ຄືວ່າເປັນຕາຢ້ານແທ້ ໂອ
ອາມິຕະພຸດ ຂ້າພະເຈົ້າບັງເອີນຂຸດພໍ້ຄຳຝັງຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໃນປ່າ ເຫັນແລ້ວມັນເປັນຕາຢ້ານທີ່ສຸດ ສອງສ່ຽວໄດ້ຍິນຄຳວ່າຄຳ ກໍມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນພ້ອມທັງຊິ່ມໃສ່ກັນວ່າ ອັນຄົນຜູ້ນີ້ນີ້ຄືວ່າໂງ່ເດ້ເນາະ ຂຸດ ພໍ້ຄຳແທ້ໆ ແທນທີ່ຊິດີອົກດີໃຈ ຊ້ຳພັດແລ່ນອົກສັ່ນຂວັນຫາຍຈົນໂຕສັ່ນ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຖາມນັກບວດຕໍ່ໄປວ່າ ອັນ ອັນທ່ານເອີຍ ອັນທ່ານຂຸດພໍ້ຄຳນີ້ຢູ່ໃສເນາະ ສາມາດບອກພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ບໍ່ນໍ
ໂອ ສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍແບບນີ້ພວກທ່ານບໍ່ຢ້ານຫວາ ຮູ້ບໍ່ວ່າຄຳພວກນັ້ນມັນສາມາດກິນຄົນໄດ້
ໂອຍ ເຈົ້າກະຊ່າງວ່າເນາະ ອັນສອງສ່ຽວພວກຂ້ອຍນີ້ບໍ່ຢ້ານດອກ ອັນທ່ານຮີບຟ້າວບອກມາໄວໆໄດ້ບໍ່ເນາະ ຄຳມັນຢູ່ບ່ອນໃດ ເມື່ອສອງສ່ຽວນັ້ນຖາມຈູ້ຈີ້ຫຼາຍ ນັກບວດກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ຄຳນັ້ນແມ່ນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນ ໄມ້ໃຫຍ່ຕົ້ນສຸດທ້າຍທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປ່ານີ້ແຫຼະ ອືມ ພໍແຕ່ໄດ້ຍິນນັກບວດບອກຄຳວ່າຢູ່ບ່ອນໃດນັ້ນ ສອງສ່ຽວກໍຟ້າວແລ່ນໄປບ່ອນນັ້ນທັນທີ ສ່ຽວໜຶ່ງນີ້ເວົ້າວ່າ ໂອຍ ນັກບວດຄົນນີ້ນີ້ ຈັ່ງແມ່ນຮຶກອີ່ຫຼີ ຄຳ ຜູ້ ໃດກໍໃຝ່ຝັນຢາກໄດ້ທັງນັ້ນ ຄຳມາກອງຢູ່ຕໍ່ໜ້າແທ້ ຊ້ຳພັດແລ່ນໜີ ໂອຍ ໂງ່ອີ່ຫຼີເນາະ ແຕ່ວ່າອີກສ່ຽວໜຶ່ງກໍງຶກຫົວ ສະແດງຄວາມເຫັນດ້ວຍກັບຄຳເວົ້າຂອງສ່ຽວນັ້ນ ສອງສ່ຽວໄປຮອດບ່ອນທີ່ນັກບວດເຫັນຄຳ ແ ລ້ວກະໄປຊອກເບິ່ງກໍເຫັນອີ່ຫຼີ ຈາກນັ້ນທັງສອງຈຶ່ງປຶກສາຫາລືກັນວ່າ ຈະນຳເອົາຄຳນັ້ນໄປແນວໃດ ສ່ຽວໜຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ຫາກພວກເຮົາຂົນເອົາຄຳໄປຕອນຟ້າຍັງແຈ້ງຢູ່ ຄືຊິບໍ່ປອດໄພເທົ່າໃດ ອືມ ແມ່ນ ພວ ກເຮົາຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຟ້າມືດແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຂົນໄປຊິດີກວ່າ ເຮົາຊິເຝົ້າຄຳຢູ່ບ່ອນນີ້ ໃຫ້ໂຕເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນເມືອງ ເພື່ອເອົາອາຫານການກິນນ້ຳດື່ມມາກິນນຳກັນຢູ່ບ່ອນນີ້ ແລ້ວຖ້າໃຫ້ມັນຄ່ຳມືດແລ້ວ ພວກເ ຮົາຈຶ່ງຄ່ອຍພາກັນຂົນຄຳເມືອ ອືມ ສ່ຽວໜຶ່ງເມື່ອໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍຕົກລົງເຫັນດີ ຈຶ່ງຟ້າວເຂົ້າໄປໃນເມືອງທັນທີ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ສ່ວນສ່ຽວອີກຜູ້ໜຶ່ງທີ່ນັ່ງເຝົ້າຄຳຢູ່ນັ້ນກໍຄິດໃນໃຈວ່າ ຄຳນີ້ຖ້າເປັນຂອງເ ຮົາຜູ້ດຽວ ກໍຄົງຈະດີບໍ່ໜ້ອຍ ຄິດອອກແລ້ວ ບັກສ່ຽວມັນກັບມາ ມັນເຜີ ເຮົາກໍເອົາໄມ້ຄ້ອນຕີຫົວມັນໃຫ້ຕາຍ ເທົ່ານີ້ເຮົາກໍບໍ່ຕ້ອງແບ່ງຄຳໃຫ້ກັບໃຜອີກແລ້ວ
ອື ສ່ວນສ່ຽວທີ່ເຂົ້າໄປໃນເມືອງກໍຄິດວ່າ ເຮົາເຂົ້າໄປໃນເມືອງ ຊອກກິນອາຫານແຊບໆໃຫ້ອີ່ມໜຳສຳລານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍເອົາຢາພິດໃສ່ໃນອາຫານໄປໃຫ້ບັກສ່ຽວກິນ ພຽງເທົ່ານີ້ ຄຳກໍ ຈະຕົກເປັນຂອງເຮົາແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ
ທັງສອງສ່ຽວຕ່າງກໍດຳເນີນຕາມແຜນຂອງໃຜລາວ ສ່ຽວທີ່ເຂົ້າໄປໃນເມືອງກໍເດີນທາງກັບມາຫາສ່ຽວທີ່ເຝົ້າຄຳຢູ່ ພ້ອມດ້ວຍອາຫານໃສ່ຢາພິດພ້ອມ ພໍແຕ່ມາຮອດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງໂຕກະຖືກສ່ຽວເອົາໄມ້ ຄ້ອນຕີໃສ່ງ່ອນຕໍ່ຈົນເສຍຊີວິດທັນທີ ພໍແຕ່ຕີສ່ຽວເສຍຊີວິດແລ້ວ ສ່ຽວນັ້ນກໍຟ້າວເປີດຫໍ່ເຂົ້າມາກິນດ້ວຍຄວາມຫິວໂຫຍທັນທີ ແຕ່ພໍກິນເຂົ້າໄປບໍ່ເທົ່າໃດກໍຕ້ອງດີ້ນຕາຍກະແດ່ວກະແດ່ວ ເພາະໄດ້ຮັບພິດຢູ່ໃນ ອາຫານ ໂອຍ ໂອຍ ນີ້ ນີ້ບັກສ່ຽວມັນເອົາຢາພິດໃສ່ອາຫານ ເຮົາຕ້ອງຕາຍແທ້ໆ ແມ່ນຄວາມນັກບວດອົງນັ້ນເວົ້າອີ່ຫຼີ ຄຳ ຄຳນີ້ມັນເປັນຕາຢ້ານແທ້ໆ ເພາະມັນສາມາດກືນກິນມະນຸດທີ່ມີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂລ ບມາກໂລພາຄືພວກເຮົາ
ເອີ ຮຽບຮ້ອຍທັງສອງສ່ຽວ ອັນນີ້ແຫຼະ ເພິ່ນວ່າ ຄວາມໂລບເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງຫາຍະນະ ເປັນແນວໃດທ່ານຜູ້ຟັງ ຟັງເລື່ອງຄຳທີ່ເປັນຕາຢ້ານໄປແລ້ວກໍຮູ້ສຶກແນວໃດແດ່ ເລື່ອງນີ້ກໍ ຢາກຝາກເປັນຄະຕິເຕືອນໃ ຈທຸກໆທ່ານ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມັກໃສ່ຄຳເອ້ຫຼາຍໆເນາະ ສົມແພງເນາະ ເຈົ້າ ເອີ ບໍ່ວ່າຊິເປັນສາຍແຂນສາຍຄໍ ໂອ້ ບາງຄົນນີ້ມີຫຼາຍກໍໃສ່ຫຼາຍ ເສັ້ນບັກໃຫຍ່ກໍມີ ເບິ່ງແລ້ວເປັນຕາຢ້ານ ໜັກອຶກຊຶກຢູ່ ອັນນີ້ກໍຖືວ່ າເປັນສິ່ງລໍ້ຕາລໍ້ໃຈຜູ້ຄົນບໍ່ດີ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ ອາດຈະນຳໄພມາສູ່ໂຕຂອງເຮົາເອງໄດ້ ສະນັ້ນກໍຕ້ອງມີສະຕິລະມັດລະວັງ ຄັນບໍ່ຈຳເປັນກໍບໍ່ຄວນໃສ່ຫຼາຍເນາະ ມີກໍເອົາໄວ້ຊະ ໄປຝາກໄວ້ທະນາຄານບໍ ຫຼື ເອົາໃສ່ຕູ້ເຊັບໄວ້ ຫຼືເອົາໄວ້ເຮືອນພຸ້ນຊິດີກວ່າແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວເຮົາເອງ ອື ເອົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງມ່ວນຈາກລາຍການພວກເຮົາ ອີກຈັກ 2 ເພງກ່ອນ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ່ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz

ອີກ 2 ສຽງເພງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຄິດວ່າຄົງຈະສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ຈາກວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ສອ ງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ອາລົມດີຍາມບໍ່ຮ້າຍເນາະ ແມ່ນ ຫວ່າງກີ້ນີ້ຟັງນິທານຄະຕິໄປແລ້ວ ບັດນີ້ມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ເລື່ອງນີ້ມີ ຊື່ວ່າ ເລື່ອງຕະຫຼົກແຕ່ຕົກໃຈ

ມີສາມສ່ຽວພາກັນໄປພັກຜ່ອນຢູ່ນິວຢອກ ເຈົ້າ ພວກເຂົາເຈົ້ານອນຢູ່ໂຮງແຮມທີ່ມີຊື່ສຽງແຫ່ງໜຶ່ງ ຢູ່ຊັ້ນທີ 45 ປາຕິໂທ ຊັ້ນທີ 45 ພຸ້ນນະ ອືມ ມັນບໍ່ແມ່ນຕ່ຳໆເດ້ເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ຕອນຄ່ຳມື້ໜຶ່ງ ລິບຂອງໂຮງແຮມມີບັນ ຫາຂັດຂ້ອງ ເຈົ້າ ສາມສ່ຽວພາກັນໄປທ່ຽວມາ ກຳລັງຊິຂຶ້ນລິບເມືອຫ້ອງຢູ່ຊັ້ນທີ 45 ເຈົ້າ ແຕ່ຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ ສະນັ້ນ ຜູ້ບໍລິການຢູ່ໂຮງແຮມຈຶ່ງຈັດຫ້ອງໜຶ່ງຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມໃຫ້ສາມສ່ຽວນັ້ນ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ສາມສ່ຽວນີ້ກໍ ພາກັນນອນລົມກັນ ປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ດົນເຕີບແຫຼະ ຫາ ຊິເຮັດຈັ່ງໃດ ວ່າຊິນອນຢູ່ນີ້ກໍບໍ່ເປັນເດ້ເນາະ ອື ເຄື່ອງກໍຍັງມີຢູ່ເທິງພຸ້ນ ກໍພາກັນຄ່ອຍໆຍ່າງຂຶ້ນເມືອວ່າຊັ້ນ ໄປຫາຊັ້ນທີ 45 ນີ້ດີກວ່າ ບາງຄົນກໍວ່າ ໂອ້ຍ ຄ່ອ ຍໄປ ຕາງອອກກຳລັງກາຍໄປນຳ ສ່ຽວໜຶ່ງກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ເອີ ດີຄືກັນ ພວກເຮົາຄ່ອຍຍ່າງຂຶ້ນເມືອ ຊອກເລື່ອງຕະຫຼົກມາເລົ່າສູ່ກັນຟັງ ຫຼືວ່າຮ້ອງເພງກໍໄດ້ ເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍຄວາມອິດເມື່ອຍ ຄິດວ່າບໍ່ ດົນກໍຄົງຮອດຫ້ອງ ແມ່ນແຫຼະ ແລະ ສາມສ່ຽວກໍປ່ຽນກັນລົມເລື່ອງຕະຫຼົກເຮຮາ ໃຜມີເລື່ອງໃດກໍຄົ້ນອອກມາເລົ່າຈົນເໝິດ ເພງກໍປ່ຽນກັນຮ້ອງແຫຼະ ຈົນເມື່ອຍວ່າຊັ້ນສະ ຮ້ອງຈົນຄໍແຫບເໝິດທຸກຄົນແລ້ວ ແຕ່ເ ຂົາເຈົ້າກໍຂຶ້ນໄປຮອດພຽງແຕ່ຊັ້ນທີ 34 ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຍົກຂາຊິບໍ່ຂຶ້ນແລ້ວ ເມື່ອຍຫຼາຍ ເມື່ອຮອດຊັ້ນທີ 34 ສະແດງວ່າຍັງອີກ 11 ຊັ້ນຈຶ່ງຈະຮອດຫ້ອງເຂົາເຈົ້າເນາະ ແມ່ນລະ ແມ່ນ ມີສ່ຽວໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ສ່ຽວປີເຕີ ໂຕ ກະຊອກເລື່ອງຕະຫຼົກໆມາເລົ່າສູ່ໝູ່ຟັງຈັກເລື່ອງແດ່ແມ້ ບໍ່ມີຈັກເລື່ອງຫວາ ເລື່ອງຕະຫຼົກຂອງໂຕຫັ້ນນາ ທ້າວປີເຕີກະເລີຍເວົ້າວ່າ ອັນເລື່ອງຕະຫຼົກກະມີຢູ່ເລື່ອງໜຶ່ງ ແຕ່ຄັນເຮົານີ້ເລົ່າສູ່ພວກໂຕຟັງແລ້ວ ຢ້ ານມັນຊິບໍ່ຕະຫຼົກ ຢ້ານຊິຕົກໃຈແທນຫັ້ນດອກ ວ່າຊັ້ນ ສຳນຽງຝຣັ່ງ ໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ຊິຕົກອົກຕົກໃຈແນວໃດ ເວົ້າມາລະແມ້ ເຮີ້ຍ ເອົາ ເວົ້າກະເວົ້າ ເຮົາຊິເວົ້າສູ່ຟັງເລື່ອງຕະຫຼົກໆ

ສາມສ່ຽວພາກັນເລົ່າເລື່ອງຕະຫຼົກສູ່ກັນຟັງ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ເຂົາເຈົ້າເອງພັດໄດ້ກາຍເປັນຕົວເອກໃນເລື່ອງຕະຫຼົກແລ້ວ
ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ສາມສ່ຽວນັ້ນກໍຄົງຈະເຈັບອົກເຈັບໃຈຫຼາຍເນາະ ອື ແນ່ນອນ ຂຶ້ນຮອດຊັ້ນທີ 34 ແລ້ວ ຍັງຊິໄດ້ລົງໄປເອົາກະແຈຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມອີກ ໂອ້ຍ ເຈົ້າໆ ອັນນີ້ກໍຕະຫຼົກຫຼາຍເນາະ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ແຕ່ວ່າ ມີທັງ ຄວາມມ່ວນຊື່ນ ແລະ ຄວາມເຈັບປວດ ເຈົ້າ ນີ້ກໍແມ່ນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາເນາະ ວິໄລພອນ ແມ່ນແຫຼະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງບໍ່ມີຫຍັງແນ່ນອນ ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍດັບໄປ ແມ່ນບໍ່ ວິໄລພອນ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເວົ້າເລື່ອງຄົນເຮົານີ້ ມັນກະເປັນທຳມະດາລະ ມີເຈັບປວດ ມີມ່ວນ ມີຊື່ນ ມີສົມຫວັງຜິດຫວັງ ຄຽງຄູ່ກັນໄປ ເອົາລະ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເວລາຂອງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງຂອງພວກເຮົາບໍ່ນຶກວ່າໃກ້ຈະໝົດແລ້ວ ອືມ ຖ້າ ທ່ານຢາກສົ່ງຂ່າວຄາວ ຕຳນິຕິຊົມລາຍການພວກເຮົາ ເຊີນໂທໄປທີ່ໝາຍເລກ 0086 10 6889 2192 ໃນໂມງລັດຖະການ ທາງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼັກສອງ ຂໍສົ່ງມາທີ່ໝາຍເລກ 2930 ຫຼັກຫ້າ 5930 ຫຼັກເຈັດ 7930 ແລະ ຫຼັກເກົ້າ ແມ່ນ 9930 ຫຼື ທາງອີເມວກໍໄດ້ ຄື laos@cri .cn ແມ່ນແລ້ວ ທາງໃດກໍໄດ້ ສະດວກທາງໃດກໍແມ່ນສົ່ງທາງນັ້ນ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນວັນນີ້ ກໍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງເພງປິດທ້າຍລາຍການຂອງພວກເຮົາຕື່ມອີກມ່ວນໆ ອືມ ໝົດລາຍການບ່ອນໃດ ຜູ້ ດຳເນີນລາຍການ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ຄື ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປພຽງແຕ່ເທົ່ານີ້ ສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີລ່ຳລວຍ ເປັນຂອງທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ